ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ທ່ານນາງ ສົມດີ ສຸຂະທິວົງ ແລະ ພະນະທ່ານ ດຣ. ຂຽນ ພັນສຸຣິວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ແລະ ງານກິນລ້ຽງສັ່ງລາເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ທີ່ຈະພົ້ນຈາກໜ້າທີ່ການ ໃນວັນທີ 18 ເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບກິ່ງສະຫວັນໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີງານສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ. ສ 2558 ຢູ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ເຊິ່ງປະເພນີດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊ າຊາດ ຄືພະນະທ່ານ ດຣ. ຂຽນ ພັນສຸຣິວົງ ແລະ ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ກໍເປັນການກິນລ້ຽງສັ່ງລາ ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ທີ່ຈະພົ້ນຈາກໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 18 ເດືອນພຶດສະພານີ້ ພາຍໃຕ້ດິນຟ້ າອາກາດອັນແຈ່ມໃສຂອງວັນເສົາ ທີ 2 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວອາເມລິກັນຈາກໃກ້ ແລະ ໄກ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ທີ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະ ຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ຖືໂອກາດສັ່ງລາ ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາ 14 ປີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ ຕັນດີຊີ ພິທີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 3 ໂມງ 30 ຕອນແລງ ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ແລະ ພະນະທ່ານ ດຣ. ຂຽນ ພັນສຸຣິວົງ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ສປປ ລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສັບປ່ຽນກັນກ່າວເປີດພິທີ ໂດຍລາຍງານເຖິງວຽກການຄວາມຄືບໜ້າການປະສານງານລະຫວ່າງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແ ລະ ສປປ ລາວ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ນອກນັ້ນ ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຊັກຖາມເຖິງຂໍ້ສົນໃຈຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກວ່າພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ຈະພົ້ນໜ້າທີ່ໄປໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ແລະ ທ່ານ ເປັນນັກການທູດລາວທີ່ໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດສາມຄັ້ງດ້ວຍກັນ ເປັນເວລາເຖິງ 14 ປີ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເບື້ອງຫຼັງຂອງທ່ານຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ ທ່ານເປັນລູກບ້ານຫຼານເມືອງຫຼວງພະບາ ງ ສຳເລັດການສຶກສາບັກກາໂລເຣອາ ຝ່າຍເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມວິທະຍາ ຈາກມັດທະຍົມຫຼວງພະບາງ ສຳເລັດປະລິນຍາໂທຝ່າຍພາສາອັງກິດ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈາກມົດສະກູ ໄດ້ຮັບການອົບຮົມສຶກສາດ້ານ ຄວາມປອດໄພເອເຊຍປາຊີຟິກ ທີ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດຝ່າຍການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າຮັບໃຊ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັ ບຜິດຊອບຢູ່ໃນຫຼາຍໆໜ້າທີ່ ນັບແຕ່ປີ 1993 ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂາທິການເອກ ຢູ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ໄດ້ເລື່ອນໜ້າທີ່ຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ຈົນຕົກມາເຖິງປີ 2010 ທ່ ານໄດ້ຖືກມອບໝາຍໜ້າທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ ຢູ່ໃນພິທີອັນສະຫງ່າງາມ ແລະ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສດັ່ງກ່າວນີ້ ວີໂອເອ ໄດ້ສຳພາດ ພະນະທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ສົມດີ ສຸຂະທິວົງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້
ສະບາຍດີ ກ່ອນອື່ນຂ້າພະເຈົ້າກະຂໍສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈ ລະກະເປັນຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ວ່າໄດ້ມີໂອກາດຕ້ອນຮັບພີ່ນ້ອງເຊື້ອຊາດລາວ ຊຶ່ງເດີນທາງມາຈາກຫຼາຍລັດໃນສະຫະລັດອາເ ມລິກາ ແລະ ການາດາ ຊຶ່ງມາຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2558 ເຊິ່ງຈັດຢູ່ສະຖານທູດລາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ພິເສດກະຂໍຂອບໃຈທາງວິທະຍຸສຽງອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມ ລະກະມາສ້າງຄວາມ ຮັກຄວາມແພງກັບສະຖານທູດ ກໍຄືພີ່ນ້ອງລາວທີ່ມາຮ່ວມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ເຈົ້າ ນາ ທາງມາດາມ ແລະ ທ່ານນາງ ສົມດີ ຂະນ້ອຍຖາມສະບາຍດີໝົດທຸກຄົນ ເຈົ້າ ສະບາຍດີໝົດທຸກຄົນ ກໍ ອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນເນາະ ທີ່ຢູ່ ນີ້ ລະກະຢູ່ທາງບ້ານເນາະ ກະທົ່ວໂລກ ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກສົມຫວັງ ສຸກກາຍສະບາຍໃຈເນາະ ຂອບໃຈ ເຈົ້າ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຖາມທ່ານທູດ ທ່ານທູດໄດ້ມາຢູ່ສະ ຫະລັດອາເມລິກາເປັນເວລາ 14 ປີ ໝາຍຄວາມວ່າດົນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອ່າ ເອກອັກຄະລາຊະທູດລາວ ໝາຍຄວາມວ່າ 14 ປີ ເປັນເວລາຍາວນານ ອັນນີ້ຄືກັນກັບບ້ານຂອງທ່ານລະ ອ່າ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶ ກຈັ່ງໃດ ທີ່ຈະໄດ້ກັບບ້ານໃນຄັ້ງນີ້ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດ ປະຈຳຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນີ້ 3 ຄັ້ງເນາະ ຄັ້ງທີ 1 ກໍຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ຮອດປີ 1997 ເນາະ ລະກະກັບຄືນມາປະເທດ ລະກະກັບມາຄັ້ງທີ 2 ແຕ່ປີ 2001 ຊຶ່ງ ເຖິງປີ 2006 ລະກະຄັ້ງທີ 3 ມາເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດນີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ລວມທັງໝົດກໍປະມານ 14 ປີເນາະ ຂ້າພ ະເຈົ້າກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ ພື້ນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້ກໍຄືບ້ານຂອງຕົນເອງເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະກັບຄືນປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ເອີ ທັງດີໃຈ ລະກະທັງຄ້ອຍໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມາສ້າງຄວາມຮັກຄ ວາມແພງກັບພີ່ນ້ອງລາວຢູ່ອາເມລິກາກັບການາດານີ້ ອ່າ ຖືວ່າການມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ມີໂອກາດໄປຢາມພີ່ນ້ອງລາວ ອ່າ ທັງພີ່ນ້ອງລາວລຸ່ມ ອ່າ ລາວມົ້ງ ກຶມມຸ ມຽນ ເ ອີ ໄທດຳ ອ່າ ແລະກໍເຜົ່າອື່ນໆ ອ່າ ຄັນຂ້າພະເຈົ້າຈື່ບໍ່ຜິດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢາມເກືອບ 33 ລັດເນາະ ທັງລັດໃກ້ແລະໄກ ລວມເຖິງທັງຮາວາຍ ແລະກໍອາລາສກາ ດັ່ງນັ້ນ ການໄປແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍເຫັນວ່າພວກພີ່ນ້ອ ງລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະກໍມື້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຍ້ອນຄວາມຮັກຄວາມແພງ ການໄປມາຫາສູ່ທີ່ດີຕໍ່ກັນ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍພູມໃຈ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະກັບບ້ານ ຂ້າພ ະເຈົ້າ ກໍຮູ້ສຶກຄິດຮອດຄິດເຖິງເນາະ ຄວາມຮັກຄວາມແພງຂອງພີ່ນ້ອງລາວເຮົາ ຢູ່ທັງການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ ທີ່ວ່າມີຕໍ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມຮັກຄວາມແພງ ການໄປມາຫາສູ່ ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງລາວຂອງພວກເຮົາກັບປະເທດລາວ ຈະເລິກເຊິ່ງ ແລະກໍກວ້າງຂວາງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ຝາກຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈເນາະ ຕໍ່ຄວາມຮັກຄວາມແພງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າກັບພັນລະຍາແລະຄອບຄົວ ເອີ ເໝືອນດັ່ງທ່ານຮັບຊາບແລ້ວເນາະ ອັນໜຶ່ງທີ່ດີທີ່ສຳລັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນວ່າ ໄດ້ ການມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານນີ້ ໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ລູ ກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເອີ ຈົນຈົບ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ 14 ປີ ໃນການມາຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ອາເມລິການີ້ລະແມ່ນໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ອັນນີ້ເປັນຜົນ ປະໂຫຍດທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະກໍຮູ້ສຶກພໍໃຈວ່າຈະກັບຄືນປະເທດ ແຕ່ກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ ລູກຊາຍກັບລູກສາວຮຽນຈົບແລ້ວ ທ່ານທູດເວົ້າໃຫ້ຟັງໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເພິ່ນຮຽນ ຝ່າຍໃດ ລູກ ລູກທັງສອງຄົນ ອ່າ ຂໍຂອບໃຈເນາະ ສຳລັບລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຮຽນຈົບ ອ່າ ທາງດ້ານ ອ່າ ລັດຖະສາດເນາະ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈົບ ອ່າ High School ທີ່ວໍຊິງຕັນນີ້ແລ້ວເນາະ ກໍໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດໄ ທ ກໍຮຽນຢູ່ມະ ອັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ລູກຊາຍຂ້າພະເຈົ້າ ກໍເຕ ເສັງເຂົ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ແລ້ວ ມີແຕ່ລໍຖ້າທາງກະຊວງເອີ້ນໄປເຮັດວຽກເນາະ ສ່ວນລູ ກສາວຂອງທ່ານເດ ອ່າ ລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮຽນຈົບ ອ່າ ຂະແໜງ ອ່າ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ລູກສາວກໍຢູ່ນຳພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ແລະກໍຈະເດີນທາງກັບຄືນປະເທດພ້ອມກັນ ອ່າ ກໍຄິດວ່າລູກສາວຈ ະໄປ ອ່າ ຊອກເຮັດວຽກ ອ່າ ຕາມທີ່ລາວມີຄວາມປະສົງ ລູກສາວນີ້ຄືຊິເປັນອາເມລິກັນລາວໜ້ອຍລະເນາະ ອ່າ ທັງລູກສາວທັງລູກຊາຍເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມາໃຫຍ່ຢູ່ພີ້ ແຕ່ວ່າກໍດີ ເພາະວ່າພວກຂ້າພະ ເຈົ້າກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອ່າ ຄັນເວົ້າພາສາອັງກິດນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າເກັ່ງຫຼາຍຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຄືກັບພວກ ອັນ ພີ່ນ້ອງລາວ ລູກຫຼານລາວເຮົາຢູ່ ອ່າ ອາເມລິກາກັບການາດາ ແຕ່ວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃ ສ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຂຽນ ຮຽນເວົ້າພາສາລາວ ຖືວ່າແມ່ນບໍ່ມ ບໍ່ມີບັນຫາ ເຈົ້າ ແລະກໍແນ່ນອນ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານທູດ ກໍຈະຕ້ອງແມ່ນ ອັນນ່າ ສີພັນລະຍາ ຂ້ານ້ອຍຢາກຈະຖາມວ່າ ໃນບົດ ບາດ 14 ປີ ທີ່ວ່າໄດ້ ປະຄັບປະຄອງ ຫຼືວ່າຊ່ອຍເປັນໜ້າເປັນຕາກໍວ່າໄດ້ ນອກຈາກວ່າທາງວຽກລາຊະການທາງສະຖານທູດແລ້ວ ພັນລະຍາທ່ານທູດກໍຖືວ່າບົດບາດຜູ້ໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງນີ້ ຈະເປັນການ ຮ່ວມຕົວຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ເພາະສະນັ້ນໃນຖານະພັນລະຍາ ຫຼືວ່າເປັນຝ່າຍ ອັນນ່າ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສະຖານ ສະຖານທູດລາວນີ້ມີບົດບາດຢ່າງໃດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ແລະກະໂດຍສະເພາະຕາງໜ້າປະເທດ ລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຂໍເຊີນ ເຈົ້າ ອັນ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ວ່າ ອັນ ທ່ານທູດມາປະຈຳການເນາະ ເອີ ອາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ແມ່ນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ເພິ່ນຢູ່ໃນເບື້ອງຫຼັງເນາະ ອາ ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽ ກ ອັນນ່າ ແມ່ຍິງອາຊຽນ ແມ່ຍິງອາຊຽນທີ່ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນີ້ກະ ກະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ວ່າລວມຕົວຂອງສິບປະເທດເນາະ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນຫັ້ນມີ ອັນ ບັນດາພັນລະຍາຂອງທູດສິບປະເທດອາຊຽນຢູ່ໃນຫັ້ນ ອັນ ພວກເຮົ າຈະມີລວມກັນປະຊຸມກັນເດືອນໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເພື່ອວ່າພົບປະໂອ້ລົມເນາະ ສ້າງ ສ້າງ ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ຄື ຄືມີກິດຈະກຳທີ່ວ່າຕ້ອງໄປ ອັນນ່າ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສັງຄົມ ຄື ຕົວຢ່າງວ່າໄປ ໄປໂຮງ ຮຽນ ໄປເບິ່ງເດັກນ້ອຍ ໄປເບິ່ງຜູ້ເຖົ້າເນາະ ແລະກະນອກຈາກນັ້ນກະໄປຮ່ວມງານ ອັນນ່າ ສະແດງເນາະ ເພື່ອສະແດງ ອັນນ່າ ເຮັດ ອັນ ເຮັດ presentation ປະເທດຂອງໂຕເອງເນາະ ແລ້ວກະມີການຟ້ອນ ມີການຮ້ອງ ເພງ ກະເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າຢູ່ທີ່ນີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ທ່ານເຫັນມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຜູກພັນທະໄມຕີແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍສ່ຳໃດເທົ່າປັດຈຸບັນນີ້ ອາ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຮົາຊາບວ່າ ນັບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເປັນທູດເນາະ ປະຈຳສະຫະລັດອາເມລິການີ້ແຕ່ປີ 2010 ອາ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກະເຫັນວ່າຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍລະຫ ວ່າງລາວ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ໃນນັ້ນທັງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະມີການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ຊຶ່ງໃນປີ 2010 ເນາະ ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມລິກາຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ ງນັ້ນ ນັ້ນຖືວ່າເປັນເຫດການປະຫວັດສາດ ພາຍຫຼັງທີ່ສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນຳກັນມາແຕ່ປີ 1950 ໃນປີ 2012 ເນາະ ພະນະທ່ານ ຮິນລາຣີ ຄລິນຕັນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຢ່າ ງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນກໍຖືວ່າເປັນການຢ້ຽມຢາມຄົບຮອບ 57 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໄປຢາມປະເທດລາວຄັ້ງທຳອິດເນາະ ຄືທ່ານ ຈອນ ຟອ ສເຕີ ດູລັສ ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ໄປມາຫາສູ່ກັນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານ MIA ກະມີການສືບຕໍ່ ອາ ມີການຮ່ວ ມມືດ້ານຢາເສບຕິດເນາະ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນການສະກັດກັ້ນ ແລະກະ ອາ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຫຼືວ່າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນີ້ໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ອີກເຫດການໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນລະແມ່ນ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທາງຝ່າຍສະພາ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດກະໄດ້ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດລາວມາແຕ່ສະໄໝສົງຄາມເນາະ ເພີ່ມຈາກປີ 2010 ມັນມີພຽງ 5 ລ້ານໂດລາ ປີ 2012 ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9 ລ້ານໂດລາ ປີ 2014 ກະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 12 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຮ່ວ ມມືສອງຝ່າຍໃນດ້ານນີ້ເນາະ ຈະມີການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນຕື່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າລະເບີດບົມບີ ຫຼື ລະເບີດ ເບີດລູກຫວ່ານ ຍັງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົ ມ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ອັນນີ້ ທ້າຍສຸດນີ້ ຢາກຂໍຖາມທ່ານທູດອີກວ່າ ຫຼັງຈາກທ່ານກັບເມືອ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ທ່ານຈະໄປຮັບໜ້າທີ່ໃດ ຫຼືວ່າຈະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຢູ່ປະເທດໃດ ທ່ານຊິພໍບອກ ໄດ້ບໍ່ຕອນນີ້ ອ່າ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ກັບຄືນເມືອປະເທດແລ້ວເນາະ ທາງກະຊວງຕ່າງປະເທດນີ້ຈະຊັບຊ້ອນຂ້າພະເຈົ້າ ອ່າ ຢູ່ ຫຼືວ່າຈະມອບໜ້າວຽກຫຍັງໃຫ້ເທື່ອເນາະ ແຕ່ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຖານະທີ່ຜ່ານ ອ່າ ຊີວິດນັກການທູດຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ເວລາກັບບ້ານເນາະ ຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ ກໍມີຄວາມດົງດີໃຈ ແຕ່ວ່າກໍມີຄວາມກຽມພ້ອມວ່າ ທາງລັດຖະບານ ກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນ ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານແນວໃດໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ມີຫຍັງຂັດຂ້ອງ ແລະກະພາກພູມໃຈ ແລະກະຍິນດີທີ່ຮັບເອົາທຸກວຽກທີ່ທາງລັດຖະບານ ຫຼືວ່ າກະຊວງຕ່າງປະເທດມອບໝາຍໃຫ້ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈວ່າ ວຽກຫຍັງກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຈະປະຕິບັດ ຂໍໃຫ້ ນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ມີຢູ່ນີ້ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ຮັ ບໃຊ້ປະຊາຊົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດເນາະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ບັນດາພີ່ນ້ອງເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ລັດຕ່າງໆໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມແພງ ແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານຫາກມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວ ກະຂໍໃຫ້ສືບຖາມຫາເນາະ ເພື່ອວ່າເຮັດແນວໃດຄວາມຮັກຄວາມແພງທີ່ມີຕໍ່ກັນນັ້ນ ໃຫ້ມັນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນໄປຕື່ ມ ພ້ອມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍຖືໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້ ອວຍພອນແສນປະເສີດ ໃຫ້ແດ່ພີ່ນ້ອງລາວທັງໝົດເນາະ ທັງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຜາສຸກ ມີພະລານາໄມ ສົມບູນ ແມ່ນຈະປາດຖະໜາສິ່ງໃດ ກໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງມັກດັ່ງປາດຖະໜາ ແລະກະຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງພວກທ່ານກັບສະຖານທູດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂໍສະ ແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະກະຂໍຖືໂອກາດອຳລາວ່າ ໂຊກດີປີໃໝ່ 2550 ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ພາຍໃຕ້ດິນຟ້າອາກາດອັນແຈ່ມໃສຂອງມື້ນັ້ນ ເດີ່ນຫຍ້າຫຼັງສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນເວທີສັງສັນ ມີຜາມອາຫານ ຜາມເຄື່ອງດື່ມ ໂຕະໝາກໄມ້ ເຕັມໄປດ້ວຍແຂກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຊື້ອສາຍລາວ ເວົ້າພາສາລາວ ຖາມຂ່າວຄາວກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ນອກນັ້ນ ກໍມີການສະແດງສິລະປະການຟ້ອນພື້ນເມືອງລາວຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະສະມາຄົມສະຕີລາວຈາກນະຄອນມົງເຣອານ ທີ່ໄດ້ນຳຄະນະມາ 44 ຄົນ ບຸກຄົນສຳຄັນອີກທ່ານໜຶ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມນັ້ນກໍຄື ພະນະ ທ່ານ ດຣ. ຄຽນ ພັນສຸລິວົງ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ສປປ ລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງຈາກນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ກ່ອນອື່ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃ ຈຕໍ່ວິທະຍຸ AOA ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົ້າມາ ເອີ ສຳພາດສັ້ນໆມື້ນີ້ເນາະ ສ່ວນວ່າປະຈຳການມານີ້ກະ ຂ້າພະເຈົ້າມາໄດ້ໜຶ່ງ ປະມານໜຶ່ງປີແລ້ວ ມາຮອດ ເວລານີ້ລະ ປີກາຍນີ້ປະມານເດືອນສີ່ປີກາຍ ສະນັ້ນມາຮອ ດມື້ນີ້ກະເປັນເວລາໜຶ່ງປີ ທ່ານສິມາປະຈຳຢູ່ນີ້ດົນປານໃດ ເອີ ຕາມກຳນົດນີ້ກະສາມປີເນາະ ມາຮອດມື້ນີ້ກະປີໜຶ່ງແລ້ວ ສະນັ້ນອີກ ຂ້າພະເຈົ້າກະຄິດວ່າອີກສອງປີ ຫຼື ເອີ ຕື່ມເລັກໆນ້ອຍໆເນາະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າ ໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບ ເອີ ພາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ການຂອງທ່ານຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈຸດພິເສດຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິການີ້ກະມີສອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນາະ ຄືເຮົາຮູ້ກັນຫັ້ນແຫຼະ ຜູ້ໜຶ່ງກະແມ່ນທ່ານທູດ ແສງ ສຸຂະທິ ວົງ ເພິ່ນກະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງລາວ ອາເມລິກາ ແລະ ກະປະເທດອ້ອມຂ້າງອີກ ເຊັ່ນວ່າ ການາດາ ແລະ ເອີ ເມັກຊິໂກ ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຖາວອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນິວຢອກ ຊຶ່ງແມ່ນຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫຼາຍຝ່າຍເນາະ ສະຫະປະຊາຊາດເຮົານີ້ກະມີສະມາຊິກ 193 ປະເທດ ແລະ ກະຍັງມີປະເທດສັງເກດການ ອົງການຈັ ດຕັ້ງພາກພື້ນສາກົນຕ່າງໆ ອ່າ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງເກດການ ຖືວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນະ
ແລ້ວການພົວພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະປະຊາຊາດ ມີຫຍັງແດ່ທ່ານ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ຂອງເຮົາກັບສະຫະປະຊາຊາດນີ້ກະມີຫຼາຍດ້ານເນາະ ທີ່ດີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວ່າ ອັນນ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ອ່າ ສະຫະປະຊາຊາດມາກະແຕ່ 1995 ມາເຖິງເວລານີ້ກະຫຼາຍປີ ສົມຄວນແລ້ວເນາະ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລາວນີ້ກະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງມີໝາກມີຜົນໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການພັດທະນາ
ສຳລັບປີໃໝ່ປີນີ້ ທ່ານມີຫຍັງຢາກອວຍພອນໃຫ້ປະຊາກອນລາວ ຢູ່ທີ່ທາງບ້ານ ແລະ ກະຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຟັງແດ່ ໃນປີໃໝ່ ພ. ສ. 2558 ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາແດ່ທ່ານ ອ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທາງ ເອີ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືປະຊາ ຊົນເຊື້ອຊາດລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມສົມຫວັງ ປາດຖະໜາສິ່ງໃດ ໃຫ້ໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆທ່ານ ຂໍຂອບໃຈເດີ
ງານກິນລ້ຽງສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ ແລະ ລ້ຽງສົ່ງພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕະຫຼອດຄືນ ເຊິ່ງບັນດາແຂກທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນລື່ນເລີງເປັນພິເສດ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖ ຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຟັງຜ່ານໄປແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ເຊິ່ງມື້ນີ້ທ່ານໄດ້ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພ. ສ. 2558 ແລະ ງານລ້ຽງສັ່ງລາທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ພ້ອມຄອບຄົວ ທ່ານຜູ້ຟັງໂປດຢ່າລືມລໍພົບກັບລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້